ໂດຍຕົວອັກສອນທຳອິດຄືອັກສອນ N ໝາຍເຖິງອາຫານ ອາຫານທີ່ເຮົາກິນທຸກມື້ ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາ ມື້ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຈະເວົ້າເຖິງສັດຕູໂຕຮ້າຍກາດຂອງສຸຂະພາບ ທີ່ໄດ້ມາຈາກອາຫານຄື ໄ ຂມັນ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ໄຂມັນຄໍເລສເຕີຣໍທີ່ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາສ້າງຂຶ້ນມາ ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ຮ່າງກາຍ ນອກຈາກນີ້ ເຮົາຍັງໄດ້ຮັບຄໍເລສເຕີຣໍ ຈາກອາຫານທີ່ເຮົາກິນ ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີແລ້ວວ່າ ການໄດ້ຮັບໄຂມັນຄໍ ເລສເຕີຣໍຫຼາຍເກີນໄປນັ້ນ ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບ ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງຢາກໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ບໍ່ຮູ້ໄຂມັນຊະນິດນີ້ ໄດ້ຮູ້ໄດ້ເຂົ້າໃຈຫຼາຍຂຶ້ນ ເພາະມັນຢູ່ຕາມຮ່າງກາຍຂອງພວກເຮົາທຸກຄົນ ແລະ ຈະສ້າງບັນຫ າຖ້າຄວບຄຸມບໍ່ໄດ້ ເຮົາມາເບິ່ງກັນວ່າ ອາຫານຊະນິດໃດມີຄໍເລສເຕີຣໍສູງ ສະໝອງຂອງສັດ 100 ກຣາມ ມີຄໍເລສເຕີຣໍ 2,000 ມິນລິກຣາມ ໄຂ່ແດງ 6 ໜ່ວຍ 1,500 ມິນລິກຣາມ ໝາກໄຂ່ຫຼັງສັດ 375 ມິນລິກຣາມ ຕັບ 300 ມິນລິກຣາມ ຫ ອຍ 200 ມິນລິກຣາມ ກຸ້ງໃຫຍ່ 200 ມິນລິກຣາມ ກະປູ 125 ມິນລິກຣາມ ເນີຍແຫຼວ 250 ມິນລິກຣາມ ເນີຍແຂງ 100 ມິນລິກຣາມ ນ້ຳມັນໝູ 95 ມິນລິກຣາມ ຊີ້ນງົວ ຊີ້ນປາ ແລະ ຊີ້ນໝູ 100 ກຣາມ ມີໄຂມັນຄໍເລສເຕີຣໍຊະນິດລະ 70 ມິນລິກຣາມ ໄກ່ 60 ມິນລິກຣາມ ກະແລັມ 45 ມິນລິກຣາມ ສ່ວນອາຫານທີ່ມີໄຂມັນຄໍເລສເຕີຣໍຕ່ຳໄດ້ແກ່ ນົມສົດ ມີຄໍເລສເຕີຣໍ 11 ມິນລິກຣາມ ນົມປົນນ້ຳມັນເນີຍ 3 ມິນລິກຣາມ ໄຂ່ຂາວ ເມັດເຂົ້າຕ່າງໆ ໝາກຖົ່ວດິນ ແລະ ຜັກ ບໍ່ມີໄຂ ມັນຄໍເລສເຕີຣໍ ຈາກການທົດລອງຂອງທ່ານແພດ CB Taylor ແຫ່ງໂຮງໝໍທະຫານຜ່ານເສິກ ເມືອງ Albany ລັດ Texas ສະຫະລັດອາເມລິກາ ຄົ້ນພົບວ່າ ໄຂມັນຄໍເລສເຕີຣໍ ເມື່ອເກີດການປ່ຽນແປງທາງເຄມີ ເມື່ອເກາະຕິດຕາມ ຜະໜັງເສັ້ນເລືອດແດງ ຄືສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ກ້າມຊີ້ນຂອງເສັ້ນເລືອດແດງຖືກທຳລາຍ ເຮັດໃຫ້ເກີດການເສື່ອມສະພາບ ຈາກການທົດລອງພົບວ່າ ເມື່ອເຮົາຮັບປະທານອາຫານທີ່ມີໄຂມັນຄໍເລສເຕີຣໍໄວ້ດົ ນ ຈະມີການ ອອກຊີໄດເພີ່ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ໄດ້ມີການຄົ້ນພົບວ່າມີຢູ່ໃນອາຫານຫຼາຍຊະນິດເຊັ່ນ ນ້ຳມັນໝູ ເນີຍແຂງ ແປ້ງແພນເຄັກປະສົມໄຂ່ເປັນຕົ້ນ ເມື່ອເກັບຮັກສາໄຂມັນ ແລະ ນ້ຳມັນໄວ້ດົນ ນ້ຳມັນຈະມີກິ່ນເ ໝັນ ເພາະໂມເລກຸນຂອງນ້ຳມັນມີການປ່ຽນສະພາບ ດັ່ງນັ້ນ ທ່ານຜູ້ຟັງຕ້ອງລະມັດລະວັງ ຄວນກິນອາຫານທີ່ມີນ້ຳມັນປະສົມທັນທີ ຫຼັງຈາກການປຸງແຕ່ງສຸກແລ້ວ ເພາະເມື່ອຈືນ ຫຼື ແຕ່ງປະໄວ້ດົນ ໄຂມັນໂຄເລ ສເຕີຣໍຈະເພີ່ມຂຶ້ນ ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງບໍ່ຄວນນຳເອົານ້ຳມັນເກົ່າມາປຸງແຕ່ງອາຫານອີກ ເພາະຈະເກີດມີປະຕິກິລິຍາອອກຊີເດຊັນຈາກຄວາມຮ້ອນ ເມື່ອຮ່າງກາຍໄດ້ຮັບເຂົ້າໄປ ຈະເປັນອັນຕະລາຍ ເພາະເປັນສ ານທີ່ພາໃຫ້ເກີດມະເຮັງ ສະນັ້ນ ໃນບາງປະເທດຈຶ່ງມີການຮັບຊື້ເອົານ້ຳມັນທີ່ໃຊ້ແລ້ວນັ້ນ ເພື່ອນຳໄປຜະລິດເປັນນ້ຳມັນສຳລັບເຄື່ອງຈັກ ທ່ານຜູ້ຟັງຄົງຢາກຖາມວ່າ ເມື່ອເສັ້ນເລືອດຂອງຜູ້ທີ່ກິນໄຂມັນຫຼາ ຍມີການແຂງໂຕ ເຮົາຈະມີວິທີແກ້ໄຂບໍ ຄຳຕອບກໍຄື ມີ ຈາກການສຶກສາຂອງທ່ານແພດ Dean Ornish ພົບວ່າຜູ້ຄົນທີ່ເປັນເສັ້ນເລືອດຫົວໃຈຕີບ ຈຳນວນ 50 ຄົນເຂົ້າຮ່ວມການວິໄຈ ຄົນເຫຼົ່ານີ້ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການຜ່າຕັດຢູ່ແ ລ້ວ ແຕ່ເມື່ອບຳບັດໂດຍວິທີທຳມະຊາດ ໂດຍການບໍ່ສູບຢາ ຍ່າງອອກກຳລັງກາຍທຸກມື້ ແລ້ວແບ່ງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 50 ຄົນນັ້ນອອກເປັນສອງກຸ່ມ ກຸ່ມລະ 25 ຄົນ ກຸ່ມທຳອິດໃຫ້ກິນແຕ່ອາຫານເຈທີ່ມີໄຂມັນ 10 ສ່ວນຮ້ອຍຕໍ່ມື້ ກຸ່ມທີ 2 ກິນອາຫານທີ່ສະມາຄົມໂລກຫົວໃຈຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາແນະນຳ ມີໄຂມັນ 30 ສ່ວນຮ້ອຍ ອາຫານທັງສອງກຸ່ມນີ້ຈະຕ້ອງບໍ່ໃຫ້ມີໄຂມັນໂຄເລສເຕີຣໍເກີນ 300 ມິນລີກຣາມ ຕາມຜົນການວິໄຈພົບວ່າ ຕາ ມຜົນການວິໄຈພົບວ່າ ຄົນທີ່ກິນອາຫານເຈ ມີໄຂມັນໂຄເລສເຕີຣໍຫຼຸດລົງເຖິງ 40 ເປີເຊັນ ການຕີບຂອງເສັ້ນເລືອດຫົວໃຈກໍຫຼຸດລົງ ສ່ວນກຸ່ມທີ 2 ພົບວ່າ ລະດັບໄຂມັນໂຄເລສເຕີຣໍຍັງຄືເກົ່າ ສະພາບການຕີບຂອ ງເສັ້ນເລືອດຫົວໃຈຍິ່ງເພີ່ມຂຶ້ນ ທ່ານຜູ້ຟັງຈະສັງເກດເຫັນວ່າ ຄົນທີ່ກິນອາຫານເຈມີສຸຂະພາບດີກວ່າ ບໍ່ເຈັບບໍ່ໄຂ້ໄດ້ງ່າຍ ເຮົາຈະຕ້ອງລະວັງບໍ່ກິນໄຂມັນສັດ ເພາະເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບ ຂ້າພະເຈົ້ າຂໍແນະນຳໃຫ້ກິນໄຂມັນຕາມທຳມະຊາດ ເຮົາສາມາດຫາໄດ້ຈາກຖົ່ວຊະນິດຕ່າງໆ ຫຼື ໃຊ້ນ້ຳມັນໂດຍການຫຼີກລ້ຽງນ້ຳມັນທີ່ຜ່ານຄວາມຮ້ອນສູງ ເຖິງວ່າຈະເປັນນ້ຳມັນພືດ ແຕ່ກໍຍັງເປັນອັນຕະລາຍ ຖ້າຜ່າ ນຄວາມຮ້ອນສູງ ດັ່ງນັ້ນ ຄວນໃຊ້ນ້ຳມັນໃນປະລິມານທີ່ນ້ອຍຈະດີກວ່າ ຢ່າລືມວ່າ ໄຂມັນເປັນສິ່ງທີ່ຈຳເປັນຕໍ່ຮ່າງກາຍ ໃຫ້ເລືອກ ແລະ ລະວັງເອົາເອງ ເພາະວ່າຄວາມຕຸ້ຍເປັນທີ່ມາຂອງໂລກພະຍາດຫຼາຍ ຊະນິດ ເຮົາຈະມາພົບກັນໃໝ່ໃນລາຍການໜ້າ ສຳລັບມື້ນີ້ຂໍລາພຽງເທົ່ານີ້ ສະບາຍດີ ທ່ານເຊີນຟັງຊີວິດເຕັມຮ້ອຍ ການມີສຸຂະພາບດີດ້ວຍວິທີງ່າຍໆ ມາສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງໄປແລ້ວ ທາງລາຍການຂອງພວກ ເຮົາຂໍແນະນຳປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບແບບກະທັດຮັດ ເຊິ່ງເປັນປຶ້ມຄູ່ມືໃນການຮັກສາສຸຂະພາບ ທາງລາຍການຂອງພວກເຮົາຍິນດີທີ່ຈະມອບໃຫ້ທ່ານຟຣີ ແລະ ຂໍໃຫ້ທ່ານຖ້າຟັງວິທີຂໍປຶ້ມໃນທ້າຍຂອງລາຍກາ ນຂອງພວກເຮົາເດີ້ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແອດເວນຕິດສາກົນ AWR ຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາໄດ້ ພວກເ ຮົາຍິນດີຕອບຈົດໝາຍຂອງທ່ານທຸກໆຄົນ

ຫຼື ອີເມວມາ lao@awr.org lao@awr.org
ລາຍການຕໍ່ໄປນີ້ ອ້າຍສຳລານຈະນຳສະເໜີບົດເພງທີ່ມ່ວນໆຈາກນັກຮ້ອງນ້ອງໃໝ່ ເພື່ອໃຫ້ກຳລັງໃຈແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງ

ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແອຟຣິດສາກົນ AWR ຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງຂຽນຈົດໝາຍມາທີ່ລາຍການຂອງເຮົາໄດ້ ທາງລາຍການຂອງເຮົາຢາກຟັງຄວາມຄິ ດຄວາມເຫັນຈາກທ່ານຜູ້ຟັງທຸກໆທ່ານ
ສົ່ງມາຕາມທີ່ຢູ່ນີ້

ຄືຫຼັກການປະຕິບັດຂອງມະນຸດທຸກຄົນ
ອາຈານສິງຫາຈະນຳເລື່ອງລາວຄຳສອນຂອງພຣະເຢຊູໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງໄດ້ຟັງ ດັ່ງນັ້ນຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງໄດ້ແລ້ວ
ສະບາຍດີ ທ່ານຜູ້ຟັງທຸກໆທ່ານ ການທີ່ຊີວິດຄົນຄົນໜຶ່ງຈະເກີດຂຶ້ນມາໃນໂລກນີ້ໄດ້ນັ້ນ ມັນເປັນເລື່ອງທີ່ໜ້າອັດສະຈັນ ຈາກໄຂ່ຂອງຜູ້ຊາຍທີ່ມີຈຳນວນນັບລ້ານຕົວ ແຕ່ກໍມີຕົວດຽວເທົ່ານັ້ນທີ່ຈະເຂົ້າໄປສູ່ໃນຮັ ງໄຂ່ຂອງຜູ້ຍິງໄດ້ ຈາກນັ້ນມັນຈຶ່ງຝັງໂຕ ແລະ ກໍ່ຮ່າງສ້າງໂຕຂຶ້ນມາເປັນທາລົກ ຫຼື ເອີ້ນວ່າເດັກນ້ອຍ ຈົນເວລາຜ່ານໄປດົນເຖິງກັບເກົ້າເດືອນ ເດັກນ້ອຍ ຫຼື ທາລົກນັ້ນ ຈຶ່ງໄດ້ມືນຕາອອກມາເບິ່ງໂລກ ຈາກນັ້ ນກໍຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະຄັບປະຄອງຈາກຜູ້ເປັນພໍ່ເປັນແມ່ ເດັກນ້ອຍ ຫຼື ທາລົກນັ້ນຈະຄ່ອຍເຕີບໂຕຂຶ້ນມາ ແລະ ກໍຄ່ອຍເຂົ້າສູ່ໄວລຸ້ນ ໃນທີ່ສຸດກໍກາຍເປັນຜູ້ໃຫຍ່ ຊີວິດຄົນເຮົາຈຶ່ງມີຄ່າຢ່າງຍິ່ງຕໍ່ຄົນທີ່ເຮົາຮັກ ແ ລະ ກໍເປັນຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຄ່າຂອງຄອບຄົວ ແລະ ປະເທດຊາດອີກດ້ວຍ ຫຼາຍຄັ້ງທີ່ເຮົາໄດ້ຍິນຂ່າວວ່າ ມີຄົນຖືກທຳຮ້າຍຮ່າງກາຍ ຖືກຂ້າຕາຍ ໂດຍທີ່ເຂົາບໍ່ມີສ່ວນຮູ້ເຫັນ ຫຼື ບາງເທື່ອອາດຈະຖືກລູກຫຼົງ ບາ ງຄົນເກີດຈາກຄວາມອິດສາ ຄວາມແຄ້ນ ລ້ວນແລ້ວແຕ່ເປັນເລື່ອງໜ້າເສຍໃຈທັງສິ້ນ ການທຳລາຍຊີວິດເພື່ອນມະນຸດເປັນຜົນມາຈາກຄວາມບາບ ຄວາມຊົ່ວທີ່ເກີດຂຶ້ນຄັ້ງແລກໃນໂລກ ໂດຍຊາຍຄົນໜຶ່ງ ຜູ້ໄ ດ້ກາຍມາເປັນຄາດຕະກອນຄົນແລກຂອງໂລກ ເຂົາຄືຄາອິນ ຫຼື ເຄນນັ້ນເອງ ເລື່ອງລາວຄວາມເປັນມາເກີດຂຶ້ນຈາກຄວາມບໍ່ເຊື່ອຟັງ ເມື່ອເຂົາໄດ້ຮັບການສັ່ງສອນ ເຂົາກໍເກີດຄວາມຄຽດແຄ້ນ ຄວາມເສ ຍໃຈ ຄາອິນເປັນລູກຊາຍຄົນແລກຂອງອາດຳ ແລະ ເອວາ ມະນຸດຄູ່ແລກຂອງໂລກ ຜູ້ເປັນທີ່ຫວັງ ແລະ ລໍຄອຍຂອງພໍ່ແມ່ ເພາະຄຳສັນຍາທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ໃຫ້ແກ່ມະນຸດໄວ້ວ່າ ອີກວັນໜຶ່ງລູກຫຼານຂອງເຂົາຈະເ ປັນຜູ້ມາໄຖ່ເຂົາເອງ ອາດຳ ແລະ ເອວາຕ່າງກັນຍິນດີ ແລະ ຄິດວ່າເຂົາຈະໄດ້ຫຼຸດພົ້ນຈາກສະພາບຄວາມເສື່ອມໃນທຸກດ້ານຂອງຊີວິດ ແລະ ໄດ້ກັບໄປມີຊີວິດ ທີ່ບໍ່ຕາຍເປັນ ເໝືອນກັບທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງສ້າງ ເຂົາໄວ້ຕັ້ງແຕ່ຕອນແລກ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ແທນທີ່ເດັກນ້ອຍຄົນນີ້ ເຂົາຫວັງຈະເປັນຜູ້ໄຖ່ພໍ່ແມ່ນັ້ນ ແຕ່ກັບກາຍເປັນຄາດຕະກອນຄົນແລກຂອງໂລກ ເລື່ອງລາວອັນໜ້າເສົ້ານີ້ເກີດຂຶ້ນເມື່ອຄາອິນ ແລະ ອາ ເບນນ້ອງຊາຍຂອງເຂົາ ຈະຖວາຍເຄື່ອງບູຊາເພື່ອລົບລ້າງຄວາມບາບຕໍ່ພຣະເຈົ້າ ພຣະອົງໄດ້ກຳນົດວ່າ ຈະຕ້ອງເປັນລູກແກະ ເພາະຊີວິດຕ້ອງແລກໂດຍຊີວິດ ເມື່ອເຖິງເວລາຖວາຍບູຊາແກ່ພຣະເຈົ້າ ຄາອິນ ຊຶ່ງມີອາຊີບເປັນຊາວສວນຊາວນາເໝືອນກັບພໍ່ຂອງເຂົາ ເຂົາກໍໄດ້ນຳເອົາພືດຜັກ ທີ່ດີທີ່ສຸດມາຖວາຍແກ່ພຣະເຈົ້າ ສ່ວນອາເບນໄດ້ນຳເອົາລູກແກະຂອງເຂົາທີ່ລ້ຽງໄວ້ມາຖວາຍແກ່ພຣະເຈົ້າ ພຣ ະອົງຊົງຮັບເອົາຂອງຖວາຍຂອງອາເບນ ແຕ່ຄາອິນຊຶ່ງຂັດຂືນບໍ່ໄດ້ນຳເອົາສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ກຳນົດໄວ້ມາຖວາຍ ຈຶ່ງເປັນທີ່ບໍ່ຍອມຮັບ ຄວາມສຳຄັນບໍ່ໄດ້ຢູ່ທີ່ຂອງຖວາຍນັ້ນ ແຕ່ຢູ່ທີ່ຄວາມບໍ່ເຊື່ອຟັງຂອງຄ າອິນ ເຂົາຂັດຂືນສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງມີພຣະປະສົງເພື່ອຕົວຂອງເຂົາເອງນັ້ນ ຄາອິນຈຶ່ງມີຄວາມອິດສານ້ອງຂອງເຂົາ ຄາອິນຈຶ່ງຄຽດແຄ້ນຫາທາງທຳຮ້າຍນ້ອງຊາຍຂອງຕົນເອງ ເຂົາຈຶ່ງວາງແຜນຊວນນ້ ອງຊາຍຂອງເຂົາອອກໄປທີ່ທົ່ງນາ ເມື່ອອອກໄປແລ້ວຈຶ່ງໃຊ້ວິທີຕອນນ້ອງເຜີ ເຂົາກໍເຂົ້າໄປທຳລາຍອາເບວ ນ້ອງຊາຍຂອງຕົນເອງຈົນເຖິງຕາຍຄາມື ຄາອິນຈຶ່ງກາຍເປັນຄົນຂ້າຄົນຕອນແລກຂອງໂລກ ມັນເປັນການຂ້າທີ່ມີການວາງແຜນໄວ້ລ່ວງໜ້າຢ່າງລະອຽດ ແລະ ແນບນຽນ ດ້ວຍຈິດທີ່ມຸ່ງຮ້າຍ ນີ້ຄືສິ່ງທີ່ໜ້າຢ້ານກົວ ທ່ານຜູ້ຟັງ ຄວາມໂກດຮ້າຍເປັນສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບໃຜກໍໄດ້ ເພາະສະນັ້ນ ເມື່ອໃດທີ່ເຮົາ ໃ ຈຮ້າຍ ເຮົາຈະຕ້ອງລະງັບຈິດໃຈຂອງເຮົາໃຫ້ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງຕົວເອງໃຫ້ໄດ້ຢູ່ສະເໝີ ທ່ານຜູ້ຟັງເຫັນ ຫຼື ບໍ່ວ່າ ຄວາມບາບນັ້ນເມື່ອເກີດຂຶ້ນພຽງນ້ອຍດຽວ ເມື່ອເອວາກິນໝາກໄມ້ ມັນກໍໄດ້ກາຍ ມາເປັນສິ່ງທີ່ຊົ່ວຮ້າຍກວ່າທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຄິດເອົາໄວ້ ເມື່ອລູກຊາຍຄົນແລກທີ່ນາງຮັກ ແລະ ຫວັງຈະເພິ່ງ ໃນບັ້ນປາຍນັ້ນກໍກາຍມາເປັນຄາດຕະກອນຂ້ານ້ອງຊາຍຂອງຕົວເອງ ອາດຳ ແລະ ເອວາທຳຜິດຕໍ່ ພຣະເຈົ້າ ຂະນະທີ່ຄາອິນກໍໄດ້ທຳຜິດຕໍ່ພຣະເຈົ້າ ແລະ ຕໍ່ເພື່ອນມະນຸດ ເມື່ອໃດທີ່ເຮົາທຳຜິດຢ່າໄດ້ເບິ່ງຂ້າມໄປເລີຍ ເພາະມັນຈະຄ່ອຍໆໃຫຍ່ຂຶ້ນມາ ຈົນກາຍເປັນຄວາມຜິດທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງ ຄົນທີ່ໂກງເງິນຂອ ງຄົນອື່ນ ເຂົາເລີ່ມຈາກການລັກເທື່ອລະນ້ອຍເທື່ອລະນ້ອຍ ຈົນໃນທີ່ສຸດເມື່ອບໍ່ມີໃຜຈັບໄດ້ ເຂົາກໍຍ່າມ ເຂົາຈຶ່ງໂກງເອົາເງິນນັ້ນ ຫຼື ລັກເອົາເງິນນັ້ນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ເມື່ອຖືກຈັບໄດ້ຈຶ່ງກາຍເປັນເລື່ອງທີ່ ເສື່ອມເສຍ ແລະ ທຳລາຍຊີວິດຂອງຕົນພ້ອມດ້ວຍຄອບຄົວຂອງເຂົາດ້ວຍ ຫຼັງຈາກທຳຜິດ ແລະ ປົກປິດສົບຂອງນ້ອງຊາຍເອົາໄວ້ແລ້ວ ຄາອິນຈຶ່ງໜີຕະເຫຼີດເປີດເປີງໄປ ພຣະເຈົ້າຈຶ່ງຖາມເຂົາວ່າ ນ້ອງຊາຍ ຂອງເຈົ້າຢູ່ໃສ? ຄາອິນຕອບຢ່າງໃດ ທ່ານຮູ້ ຫຼື ບໍ່? ຄາອິນຕອບວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຮູ້ ເປັນຫຍັງຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງຈະຕ້ອງໄປດູແລນ້ອງຊາຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າຢູ່ທຸກເວລາ ນີ້ເປັນຄຳຕອບທີ່ສະແດງອອກໃຫ້ເຫັນວ່າ ເຖິ ງແມ່ນວ່າທຳຜິດແລ້ວ ເຂົາກໍຍັງບໍ່ຍິນຍອມຮັບຄວາມຜິດນັ້ນເລີຍ ມັນເປັນເລື່ອງທີ່ໜ້າເສົ້າໃຈ ເພາະເລື່ອງລາວຂອງຄາອິນ ຈົບລົງຢ່າງໜ້າອະນາດໃຈ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍໃຫ້ເລື່ອງນີ້ຈົ່ງເປັນອຸທາຫອນສອນໃຈ ສຳລັບເຮົາທຸກໆຄົນ ວ່າບາບພຽງເລັກນ້ອຍນັ້ນ ຖ້າບໍ່ລະມັດລະວັງມັນອາດຈະກາຍເປັນຄວາມຜິດທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງຂຶ້ນມາໄດ້ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ເສຍດາຍເວລາຂອງພວກເຮົາໝົດໄປອີກແລ້ວ ພວກເຮົາຈະມ າພົບກັນໃໝ່ໃນລາຍການໜ້າ ສຳລັບມື້ນີ້ ສະບາຍດີ
ທ່ານໄດ້ຮັບຟັງເລື່ອງລາວຂອງພະເຈົ້າໂດຍອາຈານສິງຫາໄປແລ້ວເນາະ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາທີ່ໄດ້ນຳມາສະເໜີທ່ານໃນມື້ນີ້ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິ ທະຍຸກະຈາຍສຽງແອດເວັນຕິດສາກົນ AWR
ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ຮັກ

ເພາະວ່າໃນລາຍການຄັ້ງຕໍ່ໄປ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງເລື່ອງສຸຂະພາບ ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະຮັກສາສຸຂະພາບໃຫ້ແຂງແຮງ ແລະອາຈານສິງຫາກໍຈະນຳເລື່ອງລາວຂອງພຣະເຢຊູມານຳສະເໜີ ຢ່າລືມຮັບຟັງໃ ນລາຍການຄັ້ງໜ້າເດີ້ທ່ານຜູ້ຟັງ ແລະພ້ອມກັນນັ້ນ ລາຍການຂອງເຮົາຢາກຈະຮູ້ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານທຸກໆຄົນ ດັ່ງນັ້ນຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາ ແລ້ວທາງລາຍກ ານຂອງພວກເຮົາຈະຈັດສົ່ງປຶ້ມ ຂຸມຊັບສຸຂະພາບໃຫ້ທ່ານເພື່ອເປັນການຂອບໃຈ ໄວໆແດ່ເດີ້ທ່ານຜູ້ຟັງ ຟ້າວຂຽນເຂົ້າມາແດ່ ເວລາຂອງເຮົາກໍໄດ້ໝົດລົງແລ້ວເນາະ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາໃນມື້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້ານາງພອນທິບ ແລະຂ້າພະເຈົ້າທ້າວສັນຍາ ຂໍລາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອນ ພົບກັນໃໝ່ໃນລາຍການໜ້າ